ດຣ ໄພຈິດ ວິບູນທະນະສານ ຮອງປະທານ ແລະ ເລຂາທິການ ຫໍການຄ້າໄທໃນຈີນ ເປີດເຜີຍວ່າ ການທີ່ອາຊຽນເປັນຄູ່ຄ້າອັນດັບໜຶ່ງຂອງຈີນ ໃນສະພາບການທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດອ າເມລິກາກັບຈີນ ຍັງບໍ່ມີທີທ່າວ່າຈະຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາລະຫວ່າງກັນໄດ້ເລີຍນັ້ນ ຖືເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ທາງການຈີນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນ ພິເສດໃນການສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດຈີນ ເພື່ອໃຫ້ເພີ່ມ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນກຸ່ມອາຊຽນຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ໂດຍເນັ້ນໜັກການລົງທຶນໃນສີ່ດ້ານດ້ວຍກັນ ຄື ດ້ານສະບຽງອາຫານ ດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ດ້ານການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກ ຫຼື ແຣເອີດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບການພັດທະນາເຊມິຄອນດັກເຕີ ຊຶ່ງ ຈີນຕ້ອງການທີ່ຈະເພິ່ງພາຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ກໍຄືເປົ້າໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກເປັ ນປັດໄຈທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຈີນນັ້ນເອງ ທັງນີ້ລັດຖະບານຈີນໄດ້ຈັດແບ່ງບັນດາວິສາຫະກິດຈີນອອກເປັນສອງປະເພດດ້ວຍກັນ ຄື ລັ ດວິສາຫະກິດກັບວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງສອງວິສາຫະກິດຢ່າງຊັດເຈນ ດ້ວຍການກຳນົດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂອງເອກະຊົນຈີນເນັ້ນໜັກການລົງທຶນຮ່ວມກັ ບພາກເອກະຊົນອາຊຽນເປັນຫຼັກ ສ່ວນການຮ່ວມມືໃນບັນດາໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານນັ້ນ ກໍໃຫ້ເປັນບົດບາດຂອງລັດວິສາຫະກິດຈີນເປັນຫຼັກ ເພາະວ່າບັນດາລັດວິສາຫະກິດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານຈີນ ທີ່ແນໃສ່ການເສີມສ້າງຄວາມສຳພັນອັນດີລະຫວ່າງຈີນກັບອາຊຽນເປັນສຳຄັນ ດັ່ງທີ່ ດັອກເຕີ ໄພຈິດ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ອັນນີ້ ອັນນີ້ຕ້ອງແຍກກັນລະຫວ່າງທຸລະກິດ ທີ່ເປັນມືອາຊີບ ກັບທຸລະກິດທີ່ເປັນລາຍຍ່ອຍ ຄືທຸລະກິດທີ່ເຂົາເປັນມືອາຊີບ ທີ່ເປັນລາຍໃຫຍ່ໆນີ້ ບາງທີເຂົາເປັນພວກລັດວິສາຫະກິດດ້ວຍຊ້ຳໄປ ເພາະສະນັ້ນ ເວລາເຂົາອອກໄປລົງທຶນໃນຕ່າງປະເທດນີ້ ເຂົາບໍ່ໄດ້ມາໃນເລື່ອງຂອງມິຕິເຊີງເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຂົາຍັງເອົາເລື່ອງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດມາດ້ວຍ ເພາະສະນັ້ນ ເຂົາຈະບໍ່ກ້າເຮັດຫຍັງທີ່ມັນບໍ່ຄ່ອຍດີ ແຕ່ທຸລະກິດຈີນຫັ້ນ ຈະມີມິຕິເລື່ ອງຂອງການແຂ່ງຂັນຫັ້ນມັນເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ເວລາເຂົາໄປຕ່າງປະເທດ ເຂົາກໍມີເປົ້າໝາຍວ່າ ເຂົາຈະຕ້ອງມີຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ທັງໃນເລື່ອງຂອງລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບ ສ່ວນເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງການຄ້າຂອງໄທເປີດເຜີຍວ່າ ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟລະຫວ່າງຈີນ-ລາວ-ໄທ ຖືເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ ການຄ້າລະຫວ່າງສາມປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການສົ່ ງສິນຄ້າຈາກໄທໄປຈີນດ້ວຍລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງການຄ້າຂອງໄທໃຫ້ການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບການສົ່ງໝາກໄມ້ໄທຜ່ານລາວໄປຈີນວ່າ ຜູ້ປະກອບການໄ ທເນ້ຍສາມາດສົ່ງອອກຜົນລະໄມ້ໄປຈີນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຜູ້ປະກອບການໄທສາມາດສົ່ງອອກໝາກໄມ້ໄປຈີນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 90.41 ລ້ານບາດ ໃນປີ 2022 ແຕ່ພໍມີລົດໄຟຈີນ-ລາວເປີດໃຊ້ບໍລິການ ກໍພົບວ່າມູນຄ່າໃນປີ 2023 ອອ ກຈາກດ່ານໜອງຄາຍຜ່ານ ສປປ ລາວ ໄປຈີນນັ້ນເພີ່ມເປັນ 1,96 4.89 ລ້ານບາດ ແລ້ວໃນຊ່ວງຫ້າເດືອນທຳອິດຂອງປີນີ້ກໍເພີ່ມເປັນ 2,848.41 ລ້ານບາດ ກໍຈະເຫັນການເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ທັງນີ້ ສຳນັກງານພາສີການຄ້ າປະຈຳເຂດ 12 ພັນນາ ໃນແຂວງຢຸນນານຂອງຈີນ ລາຍງານວ່າ ໃນໄລຍະ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄິດເປັນປະລິມານລວມກວ່າ 1.74 ລ້ານຕັນ ໃນນີ້ ເປັນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກລາວໄປຈີນ 1.58 ລ້ານຕັນ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກຈີນມາລາວ 160,000 ກວ່າຕັນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ໂດຍສານ 30,000 ກວ່າຄົນຕໍ່ວັນ ໂດຍຄາດວ່າໃນຕະຫຼອດປີ 2023 ນີ້ ຈະມີຜູ້ໂດຍສານໃຊ້ບໍລິການ ລົດໄຟລາວ-ຈີນຫຼາຍກວ່າ 11 ລ້ານ ຄົນທັງໃນຈີນ ແລະ ລາວ ສ່ວນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມຊາຍແດນກໍຄາດວ່າຈະມີປະລິມານລວມເກີນກວ່າ 4.2 ລ້ານຕັນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA